ما فعلتم بيوسف واخيه ڪي توهان ڪجهه ياد رکو ٿا اها شيء جيڪا ڪئي توهان يوسف سان وري هن جي ڀاء سان ڀاء سان جو هن کي جو وٺي آيا رستي ۾ ته هن کي به تڪليف ڏيندا آيا هئا اتي به هن کي ڄڻ خوش طرح سان نه ڏسندا هئا توهان يوسف سان يا هن جي ڀاء سان جيڪا حالات ڪيا اهي توهان کي ڪجهه خيال ۾ اچن ٿيون جو ٻنهي جي وچ ۾ توهان ٻن ڀائرن جي وچ ۾ جدائي وڌي وير ڪيو پيء جي نالي نٿو چوي مون کي اذ انتم جاهلون توهان بي سمجه آهيو تنهن وقت بس صبر ۽ مروت انتها درجي جي سڄي عمر ڀائن جي شڪايت نه ڪئي هڪڙو حرف انهن کي نه ڳالهائين ۽ نه انهن جي لاء ڪجهه ڪو اکر چيائين بس ايترو صرف ايترو ته توهان کي اهي ڳالهيون ياد آهن نه جيڪي توهان پنهنجي بي سمجهي جي زماني ۾ ڪيون قالوا ائنڪ لانت يوسف اي تون يوسف نه آهين ڀلا ڇو ته مهانڊا ته لڳن پيا نه ها وري جو ايتري قدر بي تڪلفي ٿي آمد رفت ٿي وري ايڏا احسان ايتري ويجهڙائي ته هنن جو ڄڻ ايڏي دروازو کلي پيو وري به ٻيو کي ملامت ڪرڻ يا تعيير ڪرڻ بس ان ڪل هن سان ايترو ڳالهايو بس هل علمتم ما فعلتم بيوسف صرف ايترو ته جيئن هنن کي تنبيه ٿئي نه ته يوسف جي ڳالهه وڌ ۾ وڌ هن ڀائن سان ڪئي هوندي پر اهو جيڪو اسانجو ڀاء هن جو غلام اچي بڻيو آهي بادشاهه جو شايد اها شڪايت ڪئي آهي تڏهن هنن کي تنبيه ڏياري تڏهن غور ڪن پوء ڪي

قصو ڪندس نه ڪو ڏوراپو نه ڪو ميار نه ڪو ڪا تنگي توهان تي نه ڪو ڇا ڪانه حضور انور صلي الله عليه وسلم جڏهن فتح مڪي ڪئي ۽ سڀئي جو ايندا وڃن ته پيش پوندا وڃن پاڻ فرمائن لا تثريب عليڪم اليوم جن اذيتون ڏني هون تڪليفون ڏني هون طرح طرح تيرهن سال مصيبتون وري جنگيون قافلا مٿون چاڙهن غنيمن نبي سائين فرمايو ته هاڻي ميار ڪانه توهان تي ساڳو اکر يغفر الله لڪم نبي سائين جڏهن هنن کي فرمائن پيا يغفر الله لڪم حضرت يوسف به چئي پيو هنن کي الله بخشي توهان کي الله بخشي الله بخشي بس وهو ارحم الراحمين اهو مهربان آهي هي جيڪا رحمت ڏسو ٿا سو به ان جي فيض رحمت جو اثر آهي جو هڪڙي شخص جي دل ۾ رحمت وڌي اٿئي جو تهانجي گناهن ۽ غلطين کي هيڏي عظمت استقلال قوت ۽ بادشاهي کان بعد به ڪا سزا جي نيت ئي ڪانهي هاڻي هڪڙو ڪم ڪيو اذهبوا بقميصي هذا هي منهنجو چولو کڻي وڃو القوه علي وجه ابي منهنجي پيء جي چهري تي وڃي وجهو يات بصيرا ايندو هليو ڏسندي نور نظر سان هلي جو وٺي ٿيس هي ڏياڻي واتوني باهلڪم معنيٰ پنهنجا ٻار بچا گهر ٻار سڄو وٺي ٿو هلي اجمعين لڏي ٿو هلي بس هاڻي هت اچي رهو ماڻهو موجوده جيڪو آهي

پوڙهو بي سمجهه نه ڄاڻندا هيو. توهان مون کي انهيء محبت جي افراط ڪري پوڙهو بي سمجهه چوندا هجو. اهو هنن ته ڪونه چيو، پاڻ ٿو چوي اها ڳالهه. پوڙهو بي سمجهه جيڪڏهن نه سمجهندا ته ڳالهه اها آهي، ڇو ته مون کي چوندي مڙئي ڪجهه ٿورڙو ڄڻ رڪاوٽ ٿي پيدا ٿئي، پر مون کي خوشبو يوسف جي باقاعدي ٿي ٿئي.

انهي جي لاء ترسڻ جي هنن کي هدايت ڪئي. انه هو الغفور الرحيم الله تعالي بخشڻهار مهربان آهي. اهو هن جو پنهنجو خيال هو ذاتي. هڪڙي پيغمبر جو ڪو مقام هو، ڪو موقعو هو، جنهن ۾ هن کي دعا گهرندو هو. فلما دخلوا علي يوسف هليا اچي پهتا. لما دخلوا علي يوسف جڏهن آيا يوسف عليه السلام ته آويٰ اليه ابويه پنهنجي پيء ماء کي ويها ويهاري پنهنجي ڀرسان ڪري آويٰ اليه قريب ڪري ويهاري انهن کي

وقت جي دستور مطابق ماء، پيء سڀئي ڀائر يوسف عليه السلام جي آڏو جهڪي پيا سجدي ۾. اهو سجدو تعظيمي هيو. اهو سجدو تعظيمي هيو. حافظ عماد الدين ابن ڪثير وارو مفسر چئي ٿو، آدم عليه السلام جي زماني کان عيسيٰ عليه السلام جي زماني تائين اهو سجدو تڪريمي امتن ۾ رهيو پئي آيو آهي. اهڙي عظيم. موقعي تي ماڻهو ڪنهن اهڙي عظيم شخصيت جو احترام سجدي جي ادائگي سان ڪندا هئا. اهو لکيو حافظ عماد الدين ان کي لکيو اٿس ۽ شريعت باقي اسان جي حضور انور صلي الله عليه وسلم جي

بس معنيٰ هاڻي سجدو هن قرآن پاڪ جي اچڻ کان پوء صرف الله جي لاء آهي. ڪيترن مفسرن هن جڳهه تي سجدي جي معنيٰ عام اها جيڪا سمجهه ۾ اچي ٿي اها نه پر پنهنجي پٽ جي آڏو اهي ۽ ڀائر يوسف عليه السلام جي آڏو جهڪي نوڙي ان جو سلام ڪيو پر اها ڳالهه ايتري ضروري ڪانهي بهرحال جهڪڻ نوڙڻ نياز ڪرڻ ان نموني جو اهو به ته ٺيڪ نه آهي اصل ڳالهه آهي اها جيڪا سڌي سنئين سمجهه ۾ ٿي اچي ۽ اها سڌي سنئين روايت ۾ سمجهه ۾ اچي ٿي ته اڳي هيو هاڻي ڪونهي بلڪ يوسف عليه السلام جي عزت ۽ عظمت ڏسي ڪري ڪن وري چيو آهي ته يوسف عليه السلام جو سجدو نه هو پر سجدو خدا جي شڪر جي لاء سجدو هيو خروا له سجدا معنيٰ انهي الله جي لاء سجدو ڪري جهڪي پيا ته الله! تو اسان تي مهرباني ڪئي، هيتري فراق کان بعد مان کي منهنجو پٽ ملائي. ڀائرن به وري پيء جي ڪري جو اهي سڀئي خوش ٿي ويا. الله جو سڀني سجدو ڪيو. له جو ضمير پوء وري ڪن خدا ڏي ورايو. اها معنيٰ به آهي. سو انهي قسم جو مضمون جو سجدي جي متعلق بيان ٿيل آهي. قال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعل ربي حقا قد احسن بي اذ اخرجني من السجن الله تعالي مون سان احسان ڪيو جڏهن مون کي جيل منجهان ڪڍيائين جاء بڪم من البدو توهان کي جهنگل کان هتي آندائين

انت وليي في الدنيا والآخرة حضرت يعقوب يوسف عليه السلام پنهنجي رب ڏي متوجه ٿو ٿئي هاڻي آخرت جي طرف پنهنجو جيڪو سفر آهي لقاء الله آهي انهي کي محبت ٿو رکي انهي کي چاهي ٿو اهڙي طرح سان جيئن حضرت

ڪاش جي اي تنهنجي تنهنجي جاء تي اڄ قبر اها منهنجي هجي ها اهي واقعات سڀئي اهي ٿين ٿا جي انهي وقت ۾ ماڻهو پنهنجي موت جي لاء دعا گهرندو آهي ۽ خاتمي بالخير جي لاء اها طلب آهي تنهن ڪري حضرت يوسف عليه السلام به خاتمي بالخير جي طلب ڪئي آ توفني مسلما والحقني بالصالحين ۽ صالحين کي صالحين سان منهنجو لحوق ڪرائي معنيٰ جيڪي بزرگان دين اڳي گذريا آهن انبيا ڪرام صالحين ماکي به انهن جي ڪچهري ۾ پهچائي

اسماعيل عليه السلام، اسحاق عليه السلام، انهن جا مقام ۽ مرتبا، يعقوب عليه السلام موجب به انهن جا، مان کي به انهن جي مقام ۽ مرتبي تي پهچائجانء، الحقني بالصالحين جي اها معنيٰ آهي. اهو سڄو واقعو ٿي، ٻڌائي، پوء الله تعاليٰ ٿو فرمائي، ذلک من انباء الغيب، هي آهن ڳجهه جون خبرون، نوحيه اليک، جيڪي اسان جبرائيل جي ذريعي تو وٽ پهچايون آهن، ما ڪنت لديهم، تون ڪو هئين ئي نه هنن وٽ. سڄا واقعا پيرائتا. اذ اجمعوا امرهم، جڏهن هنن گڏجي فيصلو ڪيو هو، وهم يمڪرون، يوسف عليه السلام کي اڇلين پيا کوهه ۾، وما اڪثر الناس ماڻهو گهڻا لو حرصت بمؤمنين انهن ڳالهين تي نٿا ايمان آڻين ته ڪو الله تعاليٰ تو ڏي وحي ٿو موڪلي هنن ماڻهن کي جيڪو تو اهو سڄو جواب ڏنو آهي انهن يهودين جي چرچ تي مشرڪن توکان سوال ڪيو هو تنهن ڪري اهي ماڻهو وري به ڪونه ايمان آڻيندا ما تسالهم عليه من اجر هيڏو واقعو پيرائتو تو هنن کي ٻڌايو آهي ته نه ڪا مزدوري گهري نه ڪي ڳالهه ان الا ذڪر للعالمين نصيحت جهان وارن جي لاء جو رب تبارڪ وتعاليٰ ساري دنيا کي نصيحت ڏني

اها بني اسرائيل جي تاريخ هئي جنهن جو سوال ڪيو هئو مڪي جي مشرڪن نبي اڪرم صلي الله عليه وسلم کان يهودين جي چوڻ سان الله تعاليٰ فرمايو اهي ڳجهه جون خبرون جن جو ڪو گهڻو علم ڪنهن کي ڪونه هيو اسان ٻڌايون آهن جنهن وقت هنن يوسف عليه السلام سان غلط پاليسي رکيون ۽ کڻي وڃي کوهه ۾ اڇليو. توهان تنهن وقت موجود ڪونه هيا. اها ڳالهه پيرائتي هدايت جو نشان آهي. پر ڪيترا ماڻهو اهڙا ان هدايت جي طرف اچڻ لاء تيار ڪونهن. اهي ايڏا وڏا مضمون پيرائتا ٻڌايا ويا تفصيل سان ڳالهيون سمجهايون ويون جو اهو تفصيل انجيل ۾ به ڪونه آهي ايڏو صاف تفصيل الله کان سواء ٻئي کي معلوم ڪونه هئي

ڪائنات ۾ رب جي توحيد ۽ هيڪڙائيء جون وڏيون نشانيون قدرت تي شاهد مگر هي محض سرسري نظر سان گهمندا بنا غور فڪر جي هلندا ٿا رهن جڏهن ڌيان ناهي انهن شين تي ته پوء ايمان ڪٿان

الله کان سواء ٻين جي حڪم کي تسليم ڪرڻ انهن جا فيصلا پنهنجي زندگيء جي لاء نجات جو باعث سمجهڻ اهو انهن جو انتهائي غلط فيصلو آهي عرب مشرڪ لبيڪ چوندا هئا پوء ان ۾ ته شرڪ جي دعوت به ڏيندا هئا ماڻهن کي چوندا لبيڪ اللهم لبيڪ لا شريڪ لڪ الا شريڪاً هو لڪ

ڇا اهي بي فڪر ٿيا آهن هن ڳالهه کان ته اچي انهن وٽ آفت هڪڙي الله جي عذاب جي غاشية من عذاب الله اي عذاب من الله يغشاهم اهڙو عذاب الاهي جو انهن کي ڍڪي وڃي ويحيط بهم محيط ٿي وڃي ها تنهن ڪري معنيٰ اسان آفت کن ڪئي ٿيندي او تاتيهم الساعة يا ڪا گهڙي اچي وڃي اوچتو قيامت جي گهڙي اوچتو اچي وڃي غاشية من عذاب الله اهو دنيا جو عذاب ساعت معنيٰ قيامت جو عذاب ساعت جي لفظ جي معنيٰ عام آهي پوء مقابلي جي ڪري قيامت جي معنيٰ ٿيندي آهي هتي مقابلي ۾ سمجهه ۾ اچي ٿي هڪڙو دنيا جو عذاب ٻيو آخرت جو وهم لا يشعرون هو ڄاڻندا ئي ڪونه اوچتو اچي ويندو نه ڀائيندا ته ڪا هيء قيامت آهي قل هذه سبيلي اي نبي تون هنن کي ٻڌائي هي منهنجو رستو آهي خالص توحيد جو رستو ادعو الي الله مان پنهنجي رب جي پاسي ڏي سڏيان ٿو سبحان الله وما انا من المشرڪين الله جي پاڪائي ناهيان مون مشرڪن کان. اها هنن کي دعوت ڏي. چؤ هي منهنجو رستو آهي، مون سڏيان ٿو الله جي طرف عليٰ بصيرة سمجهه تي دعوت هي اچي ٿي جيڪا دعوت آهي يقيني بصيرت چئبو آهي قلب جي تحقيق کي ۽ نور کي. اها دعوت آهي جيڪا توهان کي ڏجي ٿي. انا ومن اتبعني مان ۽ جيڪي منهنجا تابعدار آهن سبحان الله وما انا من المشرڪين الله پاڪ آهي ۽ نه آهيان مان مشرڪن کان معنيٰ اسان پنهنجي رب تبارڪ وتعاليٰ سان ڪنهن ٻئي کي شريڪ نٿا ڪريون دعوت آهي سبحان الله هڪڙو جزو ٻيو جزو آهي وما انا من المشرڪين سبحان الله جو مطلب معرفت الاهي جي انتها تي

حڪمت ۾ شريڪ بڻائڻ جو مطلب خالقيت ۾ الله سان دنيا جي انتظام ۾ الله سان ڪو شريڪ هجي ائين نه آهي حڪومت الله جي آهي ٻي ڪنهن جي حڪومت نه آهي حاڪم انهي هڪڙي رب کي سمجهون ٿا وما انا من المشرڪين اسان حڪومت ۾ به الله سان ڪنهن کي شريڪ نٿا بڻايون مخلوق تي خالق جو قانون هلندو

انبياء سابقين انساني بستين ۾ اهي رهڻ وارا مرد هئا پوء انهن جي مقابلي ۾ جيڪي شخص آيا انهن جو دنيا ۾ ڇا حشر ٿيو اهڙي طرح سان هن وقت هي رسول الله صلي الله عليه وسلم مڪي مڪرمه جي وادي ۾ انهن جي قوم ۽ خاندان منجهان هڪ عظيم شخصيت رسول ٿي انهن ڏي آيو ان جي مخالفت جو نتيجو به اهڙو ئي نڪرندو جيئن اڳين نبيين جي مخالفت جو نتيجو نڪتو آهي باقي عورتون نبي ڪونه ٿينديون آهن حضرت بي بي مريم کي قرآن پاڪ صديقه جو لقب ڏنو آهي نبوت عورتن ۾ نه ٿيندي انهن ماڻهن جو انجام ڪهڙو ٿيو جن انبيا ڪرام جي مخالفت ڪئي ولدار الآخرت خير آخرت جو گهر بهتر آهي جيڪڏهن کو ماڻهو سمجهي الله جي فرمانبرداري ڪري پنهنجي نبي جي طريقي تي هلي ته آخرت به بچائيندو دنيا به بچي ويندي خير للذين اتقوا بهتر آهي انهن جي لاء جيڪي تقوا ٿا ڪن افلا افلا تعقلون پوء توهان عقل نٿا ڪريو پوء سمجهو نٿا ان ڳالهه کي توهان باقي عذاب جي تاخير ۽ دير جيڪڏهن ٿئي ته اها اهڙي شيء ڪانهي جو ماڻهو ڌوڪو کائي بيهي رهي اڳين امتن ۾ به اهڙي طرح مهلتون مليون اهي ماڻهو مغرور ٿي ويا عذاب اچڻ جو وقت مقرر هو هو چون ٿا دير ڇو ٿي ٿئي اسان بي فرمان آهيون عذاب اچي پوء منڪر بي فڪر ٿي ويا. زياده کان زياده شرارتون ڪرڻ لڳا. ڪڏهن جنگيون به ٿي ويون. اهي حالات ڏسي پيغمبر ۽ ان جا ايمان آڻڻ وارا ماڻهو ايترا مايوس ٿي پيا جو اميد ئي نه رهي ايڏي رب تعالي جي طرفان ڍر ايتري قدر ڍر ڏني وئي جو عذاب جا آثار نظر نه پيا اچن غرض ٻنهي طرفن کان حالات پيغمبرن جي لاء نااميدي اٿاريندڙ منظر ٿي پيا کافرن جي طبيعت ۾ به اهو خيال آيو ته جيڪو هي پاڻ کي نبي ڪوٺائيندو هو هيتري وقت کان وٺي وعدا وعيد ڪندو هو، پنهنجي قوم کي چوندو هو اسان جي نصرت ٿيندي، ڪافرن لاء چوندو هو هلاڪت ايندي، اهي سڀ ڳالهيون مڙئي ڪوڙيون پيون سمجه ۾ اچن، ڪافرن جي دل به وڌي وئي. عذاب جو دڙڪو اهو خالي بي معنيٰ هيو. تڪرار ايڏو ڊگهو ٿي ويو، سزا ايتري دير آئي. ماڻهن ۾ مايوسي پئجي وئي. اها ڳالهه بعيد نه آهي جو اهڙا مايوس ڪن حالات ۽ اهڙا اضطراب آڻيندڙ پريشانيون انبيا ڪرام جي قلوب ۾ به ڪنهن قسم جا خيالات آڻي ڪڍن ته وعدو عذاب جو جيئن آيو هو شايد اسان ان کي هڪڙي طرح سمجهيو حالانڪه ڪا ڳالهه ٻي هئي يا اهڙا وسوسا ۽ خطرات بي اختيار انسان جي وهم گمان مان گذري ويندا آهن ته اسانجي نصرت ٿيڻي هئي ۽ منڪرين هلاڪ ٿيڻا هئا شايد اهي واعدا ڪنهن ٻي طرح جا هيا يا انهن ۾ دير هئي پر اسان اهي ڳالهيون پوريون نه ڪنديون ايتري قدر جو رسول مايوس ٿي پيا هي ماڻهو هاڻي ايمان ته ڪونه آڻيندا انهن کي اهو گمان ٿيو ته هاڻي
اها اسانجي قوم اسان کي صاف ڪوڙو چوندي ايڏي مايوسي وڌي وئي گمان ٿيو ته اها قوم هاڻي اسانکي ڪوڙو ڪندي يا انهم ينصرون اسان جي نفسن جيڪو فيصلو ڪيو هو ته اسان جي نصرت ٿيندي ۽ اهو اسان جي پنهنجي نفس جو فيصلو اهو نفس جيڪو اسان سان غلط ڳالهايل هو ته ڪا مدد ٿيندي اها معنيٰ به ڪئي حتيٰ ڪه مايوس ٿي پيا رسول انهي ڳالهه ۾ ته اوچتو اچي ويئي اسان جي نصرت انهن تي اهڙي هڪڙي ياس جي ۽ پريشاني ۽ تشويش جي انتها جي زماني ۾ ۽ مجرمن جي وري بي خوفي انبيا جي تشويش ٻئي اهڙي حد تي پهتا جو مجرم مغرور ٿي ويا انبيا مايوس ٿي ويا اوچتو آسمان کان مدد آئي پوء جن الله تبارڪ وتعالا سان محبت رکي ٿي اهي فرمانبردار هيا اهي محفوظ ٿي ويا مجرمن جي رب تبارڪ وتعالا پاڙ پٽي ڪڍي مطلب الله تعالي جي مهرباني رحمت غير محدود آهي

تيستائين ماڻهن جي طبيعت ۾ هڪڙي طاقت ٻڌل هوندي آهي اها به الله جي رحمت آهي حتيٰ اذا استيئس الرسل ۾ ۾ اها ئي مايوسي مراد آهي ظاهري اسباب ۽ حالات کي ڏسڻ سان سمجه ۾ اچي

پاڻ فرمايو ته ذاڪ صريح الايمان اهو چٽو ايمان آهي اهي خيالات آهن جيڪي قلب تي گذري ٿا وڃن انهن جي ڪا پرواهه نه آهي اهڙا مايوسي جهڙا خيالات ڪڏهن مقابلن ۾ اچي ٿا وڃن پر رب تعاليٰ جي رحمت نازل ٿي ويندي آهي ۽ ان ۾ تاخير هوندي آهي الله تعاليٰ حڪيم آ پنهنجي حڪمتن کي پاڻ ٿو ڄاڻي فنجي من نشاء پوء ڇوٽڪارو ڏنو ويندو آهي انهن کي جن کي گهرون ولا يرد باسنا گهرندو الله تعاليٰ انهن کي جيڪي پنهنجي رب کي گهرندا آهن ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين اسانجو عذاب هٽايو ڪون ويندو آهي ڏوهاري قوم تان مجرم قوم تان عذاب ڪون هٽايو ويندو آهي

رب تعاليٰ جي رحمت ۾ اميد انهن جي وڌيڪ مضبوط ٿيندي آهي هتي سورت يوسف پوري ٿي ۽ هن کي احسن القصص جو لقب ڏنل آهي هن ۾ شيطان جون جيڪي حرڪتون آهن انهن حرڪتن جو نمونو هي آهي ته انسان کي عظمت تي پهچڻ نه ڇڏجي اعليٰ مقام تي انسان ڪوشش ڪري پهچڻ جي مگر شيطان ان جي آڏو روڙو اٽڪائي رب تبارڪ وتعاليٰ جو ڪم ته ڪونه رڪبو مگر شيطان جو پنهنجو ارادو اهو سمجه ۾ اچي ٿو ته انسان کي پنهنجي حقيقي حدن تي نه پهچائي حضرت يوسف عليه السلام جنهن مٿان سندس والد صاحب جي شفقت ۽ معيت هن کان الڳ ڪرڻ لاء شيطان دشمني وڌي ان جي ڀائرن جي دلين ۾ هنن وٽ اها ڳالهه سينگارجي آئي ته ان کي پري ڪبو ته پوء پيء اسان سان محبت رکي شيطان جي شرارت هئي يوسف عليه السلام کي جيڪا عزت يا عظمت ملڻ گهرجي پيء جي سائي ۾ اها انسان کي وڌيڪ حاصل ٿيندي آهي تربيت وغيره ايڏي نبيء جي صحبت ان کان الڳ ڪرڻ لاء ڪوشش ڪئي ان ۾ هن کي کوهه ۾ اڇليو ويو اتان ڪن قافلي وارن کي هٿ آيو شيطان اها ڪوشش ڪئي ته پنهنجي علاقي کان ئي نڪري وڃي آزاديء واري عزت به هن کان سلب ٿئي، غلامي جي حيثيت جيڪا انسان جي زندگي گذارڻ جو ڪمزور هڪڙو حصو آهي، انهيء ۾ مبتلا ڪيو وڃي. آزاد انسان ۽ غلام انسان جي ذهن ۾ فرق ٿيندو آهي. معنيٰ ذهني پستي جي ميدان ۾ هن کي اڇليو ويو. شيطان جي شرارت جو اهو نتيجو. پوء انهن خريد ڪيو. مصر جي شهر ۾ هي اتفاق ٿي ويو جو هڪ شاهي خاندان جي هٿ اچي ويو جيڪو شيطان جي تسلط ۽ تصرف کان ٻاهر ڳالهه هئي رب تعاليٰ نصيب جنهن جو جيڪو ڪري اتي جيڪا تربيت هن جي لاء مقدر هئي اها ته ٿي پئي پر شيطان ڪوشش ڪئي ته هاڻي هن ۾ جيڪا عزت آهي شرافت جي اها زائل ڪجي هڪڙي عورت جي دل ۾ ميلان وجهي جنهن جي گهر ۾ هي رهي پيو عورت مسلط هئي هن جي اخلاق ۽ شرافت کي ضايع ڪرڻ لاء حملو ڪرايائين اها شيطان جي وڏي شرارت هئي ان ۾ ڪامياب نه ويو بدنام ڪرائي جيل ۾ وجهڻ جي ڪوشش ٿي مگر الله تبارڪ وتعاليٰ جي توفيق ۽ ان جي نظر شامل حال هئي هڪ نبي آهي معصوم آهي جنهن کي سڀاڻي وڏو هڪڙو پروگرام سر ڪرڻو آهي شيطان هر رستي ۾ هر لمحي ۾ پنهنجي محنت ڪندو اچي ٿو ڪوشش ڪندو اچي ٿو هڪڙو انسان ٻاهرين فضا ۾ رهي ٿو ميل جهول چڱي اشراف خاندان ماڻهن سان اتي به ذهن ماڻهو جو ڪجهه چڱو ٿو رهي غلامي کان بعد اخلاق جي حملي کان بعد ٽئين نمبر هڪڙي پستي ۾ اڇلڻ جي جيل ۾ وجهڻ جي سازش شيطان جي خوشي جيل ۾ ماڻهو ڪهڙن ڀلن ماڻهن سان ملاقات اڪثر ڪونه ڪندو آهي هي پاڻ ڀلو هيو هن سان ماڻهن کي تربيت ملي معنيٰ شيطان ڪوشش ڪندو آهي ته انسان کي بڻائي ته ڪافر جي ڪافر نه بڻايس ته پوء مجرم ته ڪريس شرافت جي درجي تان عزت جي درجي تان ته هن کي لاهي ڦٽي ڪري

اسلامي حڪومت جا ڪي اتار چڙهاءُ آهن انهن سڀني جا بيان ته جيئن اڳتي ڪو شخص ان باري ۾ ملامت نه ڪري ته هيتريون ڳالهيون سامهون آيون حالانڪه اسلام جو پروگرام هيو اسلام عرب کان نڪري ٿو ٽي قسطون اسلام جون ٿين ٿيون جن جو اسان پهرين باب ۾ بيان ڪيو هتي سورت يوسف پوري ٿي ان کان بعد رعد سورت هلي ٿي جيڪا سورت مڪي آهي

الف لام را اهي حروف مقطعات آهن ان جي مراد اڳين لفظن جي مرادن جهڙي آهي تقريبن تلڪ آيات الڪتاب هي آيتون هن ڪتاب جون والذي انزل اليڪ من ربڪ الحق جيڪي تو تي نازل ٿيو آهي رب جي پاسي کان اهو حق آهي، ڪنهن قسم جو ان ۾ شڪ نه آهي. ولڪن اڪثر الناس لا يؤمنون پر ڪيترا ماڻهو ان ڳالهين کي نٿا ڄاڻن الله الذي رفع السماوات بغير عمد الله اهو آهي جنهن بلند ڪيو آسمانن کي بنا ٿنڀن جي هي صورت مڪي ۾ نازل ٿي آهي رب تعاليٰ جي قدرتن جو بيان ماڻهن کي آيات تڪويني ڏانهن متوجه ڪري شريعت جي طرف آڻڻ جو ارادو ڪيو آسمان کي ٿنڀ ٿوڻي ڪونهي هزارن سالن کان وٺي مٿي بيٺو آهي فرمائي ٿو يمسڪ السماء رب تبارڪ وتعاليٰ جهلي ڇڏيو آهي انهي کي زمين تي پوڻ کان الا باذنه الله جو حڪم هجي ٻي ڳالهه آهي بهرحال جيڪو دنيا ۾ ڪشش جو نظام شين جي قوام لاء متصور آهي اهو هن آيت جي خلاف ڪونهي اهو به خدا جي قدرتن منجهان هڪڙي قدرت آهي جن کي ماڻهن سمجهي ورتو آهي ۽ اهي ايمان جا ذريعا بڻجي سگهجن ٿا

سج جو دورو هڪ سال ۾ پورو ٿو ٿئي ۽ چنڊ جو دورو مهيني ۾ پورو ٿو ٿئي منزلون ساڳيون آهن انهن جو دور گردش وقت مقرر تائين هلندو معنيٰ قيامت تائين انهن جو آهي يدبر الامر الله تعالي معاملي کي مدبر تدبير ٿو ڪري يفصل الآيات

راسيات ڊگها جبل مضبوط جن جون هيٺ نوڪون زمين ۾ ڪيترو پري هلي ويون وانهارا ۽ نهرون به الله تعاليٰ ان ۾ ڪيون هڪڙي ملڪ کان پاڻي ٻئي ملڪ تي ان جي ذريعي پهچي ۽ زمين جي آبياري ٿئي آبادي رهي. هي رب جي قدرت آهي. ڪٿي درياهن جي ذريعي اهو پاڻي گڏيل جبلن کان هيٺ لٿل وهي وڃي ٻين ملڪن کي آباد ڪري اهي ملڪ اهڙا آهن جو اتي بارشون اڪثر ڪونهن برفون ڪونهن جبلن تي برف پوي ٿي، بارش ٿئي ٿي، پوء اها لهي وقتن تي هڪڙي ملڪ کان ٻئي ملڪ تي پهچي الله جو قدرتي نظام ومن ڪل الثمرات جعل فيها زوجين هر قسم جي ميوي ۾ الله تعالي جوڙا بڻايا تانيث ۽ تذڪير جا اجزا انهن ۾ رکيا

وري ان منجهان چيرجي نڪري صبح جي وقت ان في ذالڪ لآيات لقوم يتفڪرون ان ۾ آيتون ۽ نشانيون آهن ان قوم جي لاء جيڪي ڌيان ڪن رب تعالي جي طرف توجه ڪن ايڏي قوت ۽ قدرت جا مظاهرا وقت به وقت ٿيندا رهن ٿا انسان جي ذهن کي رب جي قدرتن ڏانهن

صنوان جڙيل، غير صنوان جدا جدا. اها به الله جي قدرت. هڪڙي زمين ۾ مختلف قسم جا ميوا. لذت ۾ فرق، رنگ ۾ فرق، انهن جي جسامت ۾ فرق، ساڳي زمين. اها الله جي قدرت آهي. سمجه ۾ ائين ٿو اچي ته ايترا خزانا زمين ۾ ڀريل آهن جهڙي قسم جو مٿان ٻج وجهجي ٿو ان قسم جا اهي

سمجهه وارن جي لاء هن ۾ سمجهه جا نشان تمام وڏا آهن جيڪي متڪبر ماڻهو آهن مغرور آهن تن جي حالت پنهنجي دولت ۾ ۽ ان جي نشي ۾ مصروف آهي اهي ٻئي پاسي ڏي توجه ڪونه ٿا ڪن ان تعجب فعجب قولهم جيڪڏهن تون ڏسين به عجب انهن جي ڳالهه آهي تون ان تي عجب ڇا ڪرين هي چوندا آهن ته ااذا ڪنا ترابا اسان جڏهن مٽي ٿي وينداسي انا لفي خلق جديد پوء نئون پيدا ٿينداسون هي ميوا، ڦل، پوکون، موسم ۾ تباهه ٿي ڳري وڃن، نشان به نه رهي، وري انهن جا ٻج زمين منجهان ٻيهر ڦٽن، ساڳا وڏا وڻ ٿي بيهي رهن، پوکون ٺهي پون. اهو هر سال، هر موسم ۾ بعث ۽ نشور، موت ۽ حياتي جو وڏو انقلاب، گاهن، سلن، اوڀڙن ۾، سج جي اڀرڻ ۽ لهڻ ۾، رات ۽ ڏينهن جي ٿيڻ ۾، چنڊ جي شڪلين بدلجڻ ۾، ايڏو سارو قدرت جو معاملو پيو ٿو ٿئي باقي هنن کي اڄ عجب لڳو آهي پنهنجي حياتي موت تي ڪيترا بي سمجهه آهن اهي اولئڪ الذين ڪفروا بربهم اهي شخص آهن جن ڪفر ڪيو آهي پنهنجي رب تي اولئڪ الاغلال في اعناقهم اهي آهن جو ڳٽ آهن انهن جي ڳچين ۾ اولئڪ اصحاب النار اهي جهنمي آهن هم فيها خالدون هميشه رهندا مطلب ته مرڻ کان بعد ٻيهر انهن ماڻهن جو اٿڻ اهو لازمي آهي ان جي انڪار سان ڪو انڪار ته ڪونه ٿيندو پوء قدرت جو هٿ انهن جي آهي گردنن ۾ رب تعاليٰ وٽ ڇڪي انهن کي بيهاريو ويندو بي فرماني ڪندا ته طوق اغلال هنن جي ڳچين ۾ پوندا اهي جهنم ۾ ۾ هوندا هميشه اتي هلي پنهنجو وقت گذاريندا دنيا ۾ جيڪڏهن هڪڙي انسان رستو درستي جو نه اختيار ڪيو آهي ته گمراهي جو رستو هوندو هر هڪڙو رستو ماڻهو کي پنهنجي حد تي پهچائيندو دنيا جي جهان مان هڪڙو رستو جنت جي در تي ٿو وڃي پهچي ٻيو جهنم جي دروازي تي جهڙو ماڻهو جهڙو دڳ وٺي ويستعجلونڪ بالسيئة ڪيترا ماڻهو چئلينج ٿا ڪن

ان جا به مثال بيٺا آهن ان ربڪ لذو مغفرت للناس تنهنجو رب معاف ڪندڙ آهي ماڻهن کي عليٰ ظلمهم باوجود ظلم جي به الله تعاليٰ انهن کي ڍر ٿو ڏئي ته جيئن ڪنهن نه ڪنهن وقت هلي توبه ڪن تباهه ڪن عذاب کان بچن ان ربڪ لشديد العقاب رب تنهنجو سخت عذاب ڏيندڙ آهي يقول الذين ڪفروا ڪافر چوندا آهن لولا انزل عليه آيت من ربه انڪار جو طريقو حجت سان نبي کي چون ته تهان تي اهڙي ڪا آيت ڇو نه آئي معجزو ڪو اچي ها جيڪو اسانکي مجبور ڪري ها ايمان آڻڻ تي ڪونهي تنهن ڪري چئبو ته تصديق ضروري ڪانهي تنهنجي مڃڻ جي ڪا ضرورت ڪانهي انما انت منذر نبي تون ٻڌائين ته اهو معاملو الله جي حوالي آهي مان توهانکي الله تعالي جي عذاب کان بي فرماني کان ۽ ان جي نتيجي کان ڊيڄاريان ٿو ولڪل قوم هاد اڳي به ائين قومن ڏانهن هادي ٿي گذريا آهن پوء جن فرمانبرداري ڪئي اهي بچي ويا جن بي فرماني ڪئي هلاڪ ٿيا باقي ڪنهن نشاني ۽ قدرت جي معجزي جي ڏيکارڻ جو معاملو سو رب جي حوالي آهي اهو جڏهن گهري ته ڏيکاري الله يعلم ما تحمل ڪل انثي الله تعالي ڄاڻي ٿو جيڪا پيٽ ۾ رکي ٿي هر مادي ڪڏهن عذاب ايندو خدا جي غيب ۾ پيل آهي تهان جي آڏو عورتن کي ٻار آهن ان جي خبر تهان کي ڪانهي